SBS Audio is supported by advertising. SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ໃນເວລານີ້ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຊະນິດດີໆ ມີປະສິດທິພາບທີ່ຜົນດີຫຼາຍ ແມ່ນລ້ຳຄ່າແທ້ໆ ເພາະໃຜໆກໍຕ້ອງການເອົາແທ້ເອົາວ່າ ດັ່ງອົດສະຕຣາລີເພື່ ອປົກປ້ອງປວງຊົນຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມອອກມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ປະມານ 2 ປີແລ້ວ ໂດຍບໍ່ມີໃຜຢຸດຢັ້ງໄດ້ໄວ້ເທື່ອ ດັ່ງມັນກັບກາຍເປັນສາຍພັນໃໝ່ ເຊັ່ນວ່າສາຍພັນໃໝ່ເຊົາອາຟຣິກາ ບ ຣາຊິລ ອັງກິດ ແລະ ບັດນີ້ ຊ້ຳພັດມີສາຍພັນໃໝ່ຣັດເຊຍຕື່ມອີກ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ກຳລັງຈະຖືກສົ່ງມາຍັງປະເທດ Australia ຕາມການທີ່ປະເທດ Australia ຊື້ໄວ້ແລ້ວ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ຖືກສົ່ງມາບໍ່ໄດ້ ເພາະປະເທດອີຕາລີຫ້າ ມບໍ່ໃຫ້ສົ່ງ ການບໍ່ໃຫ້ສົ່ງນີ້ເປັນຄັ້ງແລກໆ ທີ່ປະເທດອີຕາລີຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳອອກປະເທດຢາວັກຊີນ ໂດຍໃຊ້ກົດເກນຕ່າງໆຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບເພື່ອຫ້າມໄວ້ນັ້ນ ການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນເຮັດໃຫ້ກຳເນີດມີການໂຕ້ ເຫດໂຕ້ຜົນກັນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ຄື protectionism ຂຶ້ນແລ້ວ ກະທັ້ງທີ່ມີບັນດາປະເທດຕ່າງໆຂອງຢູໂຣບຈຳນວນໜຶ່ງເລີ່ມເຈລະຈາກັນ ເພື່ອພວກເຂົາເຈົ້າເອງຢູ່ວົງນອກຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca 250,700 ໂດສ ຖືກບົ່ງໝາຍໄວ້ສຳລັບປະເທດ Australia ຈາກໂຮງງານ AstraZeneca ໃນປະເທດອີຕາລີ ແຕ່ຢາດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຖືກສົ່ງມາໄດ້ ທີ່ພາໃຫ້ມີບັນຫາໃນດ້ານກົດໝາຍຂຶ້ນແລ້ວ ກົດໝາຍໃໝ່ຂອງ European Commission ທີ່ສັກສິດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມົກ ກະລາ 2020 ຕ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບຮັບຮູ້ການນຳອອກ ຢຸກ ຢາວັກຊີນຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດຢູ່ໃນຖິ່ນຖານຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບເສຍກ່ອນ

ຄວາມຕ້ອງການຢາວັກຊີນ AstraZeneca ໂດຍ 170 ປະເທດໃນໂລກນີ້ ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ ການຄວບຄຸມການນຳອອກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ AstraZeneca ນັ້ນຖືກນຳມາໃຊ້ ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວອ້າງວ່າຈະມີການຂາດເ ຂີນຢານັ້ນເຖິງ 60 ລ້ານໂດສ ພາຍໃນເດືອນມີນາ 2021 ຍ້ອນມີການຊັກຊ້າຕ່າງໆນານາ ການຜະລິດຢານັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ບັນຫາໜຶ່ງອັນດຽວຊື່ໆ ຂໍ້ມູນຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາປະເທດຂອງສະຫະພັນ ຢູໂຣບກໍຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສອຍປະມານ 30 ເປີເຊັນຂອງຢາ AstraZeneca 40 ລ້ານໂດສເທື່ອ ທີ່ຖືກບໍລິການແກ່ຂົງເຂດສະຫະພັນຢູໂຣບແລ້ວ ປະເທດແດນມາກ ແລະ ອົດສະເຕຣຍ ເປັນສຳພັນທະມິດກັນກັບປະເທດອິດສະຣາເອ ລ ສຳລັບການຜະລິດຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດອິດສະຣາເອລສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ຄົນໃນປະເທດອິດສະຣາເອລແລ້ວ 60 ເປີເຊັນ ໂດຍໃຊ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ບໍລິສັດໄຟເຊີເຂັມດຽວ ສາມປະເ ທດນີ້ນັ້ນຈະລົງໄມ້ລົງມືໃຫ້ມີກອງເງິນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19

So we will divide the tasks between us and each focus on specific ones. In Austria, for example, lipid production necessary for many vaccines takes already place. And I would like to thank you, Bibi, and you, m e t e for this cooperation, because I think that it ການສຶກສາໃນການຮັບຮູ້ຢາວັກຊີນຕ່າງໆ ໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມກົດເກນຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບ ເປັນເຫດຜົນໃນການຊອກຫາເ ອົາວິທີການໃໝ່ອື່ນໆ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິດສະຣາເອລເວົ້າວ່າ We have to uh, protect our people against the re-emergence

There is no other consideration than that and therefore geopolitics have nothing to do ຜູ້ຄວບຄຸມກົດເກນຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບ ຈະເຈາະຈົງໃສ່ກົດເກນກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບເທົ່ານັ້ນ ຄວາມກົດດັນສະຫະພັນຢູໂຣບທະວີຂຶ້ນ ຕໍ່ແຕ່ນິຕະຍະສານການແພດ ຄື Lancet Medical Journal ເຜີຍແ ຜ່ຜົນຕ່າງໆຂອງເດືອນກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ສະປຸດນິກຫ້າມີປະສິດທິຜົນເຖິງ 91.6 ເປີເຊັນພຸ້ນ ບັດນີ້ປະເທດຮັງກາຣີໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສະປຸດນິກຫ້າແລ້ວເຖິງ 280,000 ໂດສ ເຈີເຈລີ ກ າລຢາສ ຜູ້ນຳຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດຮັງກາຣີເວົ້າວ່າ Jövő héten Európában, az Európai Unión belül Magyarország lesz ຢາວັກຊີນສະປຸດນິກຫ້ານັ້ນຈະຖືກນຳໄປສັກໂດຍໄວ ທັນທີທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມກົດເກນຂອງປະເທດຮັງກາຣີຮັບຮູ້ຢາດັ່ງກ່າ ວ ໂດຍການວາຈາເຖິງສະພາຢູໂຣບ Josep Borrell ຜູ້ນຳດ້ານນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບ ຮຽກຮ້ອງ Our approach ໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຈົ່ງຫຼີກລ້ຽງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕ ແລະ ຈົ່ງຖືເອົາຄວາມພະຍາຍາມຂອງການຮ່ວມໄມ້ ຮ່ວມມືການຂັ້ນໂລກເປັນລະດັບເອກ ເຊັ່ນ ແນວທາງ COVAX ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອບໍລິການຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກປາກໝອງ ສຳລັບລະບົບການສຸຂະພາບ ແລະ ຄ້ຳຈູນທີ່ມີໄວ້ຢູ່ໃ ນເວລານີ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus SBS ລາວ share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook